ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ ສະບາຍດີທ່ານສົມດີ ເລື່ອງລາວຂ່າວຄາວນີ້ນະ ກ່ອນອື່ນໝົດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າສົນໃຈ ຢາກໃຫ້ທ່ານລາຍງານແດ່ວ່າ ມັນເປັນມາຈັ່ງໃດ ທີ່ວ່ານາຍົກລັດຖະມົນຕີລ າວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ບອກເຕືອນປະຊາຊົນໃນລາວ ພາຍຫຼັງທີ່ວ່າ ມີໂຄວິດ-19 ລະບາດຂຶ້ນໃນໄທ ແລະ ພະມ້າ ໃນວ່າງໜຶ່ງນີ້ນະ ອັນນີ້ຂໍໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງແດ່ ອັນນີ້ເນາະ ທາງທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ເພິ່ນກະໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ກະໄດ້ເຕືອນປະຊາຊົນຊາວລາວທຸກຄົນໃຫ້ມີສະຕິ ເພີ່ມຄວາມລະມັດລະວັງ ແລະ ກະໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບທາງລັດຖະບາ ນ ຫຼືວ່າໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງສິອາດເກີດໄດ້ໃນລອບໃໝ່ໃນລາວເນາະ ໂດຍທ່ານທອງລຸນບອກວ່າ ຂະນະນີ້ການລະບາດຂອງໂຄວິ ດ-19 ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບລາວ ກໍຄື ພະມ້າກັບໄທເນາະ ກະຂໍລຽກລ້ອງໃຫ້ພີ່ນ້ອງຄົນລາວນີ້ຕັ້ງສະຕິ ແລະກະລະມັດລະວັງໂຕ ແລະ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນການ ລະບາດ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າ ເພື່ອລັບມືກັບໄພນີ້ຢ່າງຈິງຈັງ ແລະກະໄພຈາກໂຄວິດ-19 ອາດກັບເຂົ້າມາໃນລາວລອບໃໝ່ ແລະກະສິຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍກັບປະເທດ ແລະ ກັບປະຊາຊົ ນເນາະ ນອກຈາກນີ້ເນາະ ເພິ່ນກະໄດ້ເວົ້າເຖິງວ່າ ອ່າ ສິໃຫ້ມີການທົບທວນຄຳສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງມາດຕະການປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ວ່າສິຕ້ອງມີ ການ ອ່າ ເພີ່ມເຕີມອອກມາອີກຫຼືບໍ່ ເພື່ອລັບມືໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂຶ້ນເນາະ ອືມ ມັນກະຍາກຢູ່ ອັນ ເວົ້າໂຄວິດ-19 ນີ້ ບໍ່ແມ່ນວ່າມັນສິມາແຕ່ໄທກັບພະມ້າເດ້ ເພາະວ່າອ້ອມຂ້າງອ້ອມແອວປະເທດລາວຫັ້ນ ດັ່ງວ່າ ຈີນ ຫວຽດນາມ ຂະເໝນ ມັນກະເປັນຄືກັນ ແລະມັນກະຕິດແປດໄດ້ຄົນດຽວ ມັນກໍຕິດແປດໄດ້ຫຼາຍພັນຄົນ ສິບພັນຄົນ ລ້ານຄົນກໍວ່າແມ່ນ ມັນຕິດແປດໄດ້ງ່າຍແທ້ໆ ໂດຍສະເພາະສາຍພັນໃໝ່ ທີ່ວ່າມາຈາກປະເທ ດເຊົາອາຟຣິການີ້ ມັນແຮ່ງຮ້າຍແຮງ ຕິດແປດກັນໄວກວ່າເກົ່າອີກ ແລະ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍທີ່ວ່າເປັນດອນໃຫຍ່ ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດໃດ ມີນ້ຳທະເລອ້ອມ ແລະກໍປາສະຫຼາມຍາມພ້ອມນີ້ ກໍຍັງດັ ນມີຄົນໜຶ່ງເປັນແລ້ວ ແຕ່ບັງເອີນວ່າເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາ ກວດເຫັນ ແລະກະເລີຍວ່າສະກັດກັ້ນ ກັກໂຕໄວ້ ກໍ ແປວ່າປະເທດຊາດບ້ານເມືອງກະຍັງປອດໄພຢູ່ ແຕ່ວ່າລາວນີ້ມັນມີຊາຍແດນຕິດກັບຫຼາຍປ ະເທດນີ້ ເພິ່ນໄດ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງໄດ້ມາອ້າງອີງແຕ່ປະເທດພະມ້າກັບປະເທດໄທ ອັນນີ້ເນາະ ກະຄື ຖ້າໂດຍປົກກະຕິແລ້ວເນາະ ກະຄືທາງ ທາງຫວຽດນາມ ທາງຈີນນີ້ ກະຄືວ່າກະເລີ່ມເບົາ ບາງລົງເນາະ ແຕ່ວ່າລອບໃໝ່ເນ່ຍ ມັນມາຈາກພະມ້າເນາະ ພະມ້າ ແລະກະມາໄທເນາະ ໄທເນ່ຍກະຍ້ອນວ່າ ເອີ ແລງງານທີ່ລັກລອບເຂົ້າມາຈາກພະມ້ານີ້ເນາະ ເຂົ້າມາແຖວມະຫາໄຊ ຢູ່ສະໝຸດສາຄອນ ນີ້ເນາະ ແລະກະເປັນ ເປັນໝ່ອງກະຈາຍເຊື້ອ ແລະກະຕອນນີ້ກະຖືວ່າຫຼາຍກວ່າລອບ ລອບ ລອບແລກອີກ ພໍສົມຄວນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ໂອ ກະ ກະແປວ່າ ເນື່ອງຈາກທີ່ວ່າໃນຈັງຫວັດສະໝຸດສາຄອນນັ້ນ ເກີດມີຄົນເປັ ນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍ ເລີຍ ກະເລີຍວ່າ ພາຍເພິ່ນນີ້ອອກມາບອກເຕືອນຊັ້ນບໍ່ ແມ່ນ ກະຄືທາງທາງລາວນີ້ເນາະ ກະເຫັນວ່າປະເທດໄທຕອນນີ້ ຖືວ່າຮອບໃໝ່ນີ້ກະຖືວ່າເປັນຮອບທີ່ແຮງກວ່າຮອບແລກອີກ ກະຢ້ານວ່ າພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນຂອງຄົນລາວເອງ ທີ່ຢູ່ທາງທາງຝັ່ງໄທນີ້ ອາດຈະໜີກັບບ້ານກັບເຮືອນ ລັກກັບບ້ານກັບເຮືອນ ຫຼືວ່າຄົນໄທນີ້ອາດຈະລັກຂ້າມໄປຂ້າມມາ ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດອີ່ຫຍັງກະແລ້ວແຕ່ ເລື່ອງຄ້າທາງຂ າຍ ເລື່ອງໄປຢາມ ຢ້ຽມ ຢ້ຽມ ຢ້ຽມຢາມພີ່ນ້ອງນີ້ ກະ ກະ ກະມີສ່ວນ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະໃຫ້ມີການ ເຂັ້ມງວດກວດຂັນ ແລ້ວກະພະຍາຍາມໃຫ້ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນນີ້ ເຂັ້ມແຂງໃນການປ້ອງກັນຕົນເອງນຳ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອັ ນນີ້ກໍແມ່ນຢູ່ ດີຢູ່ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າໂທໄປຖາມຍາດຕິພີ່ນ້ອງໝູ່ເພື່ອນຢູ່ໃນລາວນີ້ ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ທຸກຄົນນີ້ກໍລະມັດລະວັງແທ້ໆ ຜູ້ໃດກະຢ້ານ ເພາະວ່າຄັນວ່າມີພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດຂຶ້ນໃນສາທາລ ະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ດັ່ງໃນປະເທດພະມ້າ ຫຼືວ່າປະເທດໄທ ຫຼືວ່າປະເທດອິນເດຍ ຫຼືວ່າ ຢູໂຣບ ຫຼືວ່າອາເມລິກາພຸ້ນ ກໍແປວ່າໄປບໍ່ລອດລະ ເພາະວ່າໂຮງພະຍາບານ ຫຼືວ່າໂຮງໝໍທີ່ໃຫຍ່ສຸດ ຂອງເມືອງລາວ ມັນກໍມີປະມານ 100 ປາຍກວ່າຕຽງ 180 ຕຽງບໍ ແລ້ວປະສົມກັບໂຮງພະຍາບານອື່ນໆ ມັນກະບໍ່ຫຼາຍ ນັບຕຽງເຂົ້າໃສ່ຫັ້ນ ແລ້ວກໍມີຄົນປ່ວຍແນວອື່ນບໍ ເປັນເບົາຫວານບໍ ໄຂ້ນັ້ນໄຂ້ນີ້ ແລະພວກທີ່ວ່າເ ຈັບໂຊນອນຢູ່ໂຮງພະຍາບານແລ້ວ ແລ້ວຄັນວ່າມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຂຶ້ນ ຊິໄປນອນໃສ ກໍແປວ່າພາກັນຕາຍທົ່ວປະເທດຈັ່ງຊີ້ ດ້ວຍເຫດນີ້ນີ້ ປະຊາຊົນເຂົາເຈົ້າກໍເຂົ້າໃຈ ແລ້ວກະລະມັດລະວັງຢູ່ ແລ້ວກະມັ ນເປັນການດີຢູ່ທີ່ວ່າທາງການລາວກໍພະຍາຍາມປ້ອງກັນ ແລ້ວກໍຮ້ອງຂໍໃຫ້ລະມັດລະວັງຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ແຕ່ວ່າໃນເມື່ອທີ່ວ່າຢູ່ຈັງຫວັດສະໝຸດສາຄອນ ເກີດມີຄົນກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 548 ລາຍເປັນຢ່າງຕ່ຳນີ້ນ ະ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ມັນທະວີຂຶ້ນຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນມາ ກະຄືຫວ່າງປະມານຫວ່າງ 17 18 19 20 ທັນວາທີ່ຜ່ານມາເນາະ ຈົນຮອດມື້ນີ້ກະຕົກພັນ ພັນກວ່າແລ້ວ ສະເພາະສະໝຸດສາຄອນເນາະ ໂອ້ ຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າຕ ອນນີ້ກໍພະຍາຍາມກວດຫາຄົນທີ່ ທີ່ຢູ່ບໍລິເວນຮອບນີ້ແຫຼະ ລຽກວ່າລະດົມກຳລັງກັນກວດ ຕອນນີ້ກະເຫັນພໍ້ ກະ ກະມີພໍສົມຄວນຢູ່ ແຕ່ວ່າຈະເປັນຈຳນວນທີ່ລົດ ລົດລົງຢູ່ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ມີຕາຍຍ້ອນບໍ ຕອນນີ້ຍັງ ຍັງບໍ່ມີ ຍັງບໍ່ມີຜູ້ໃດຕາຍເນາະ ຄັນຕາຍສະສົມມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນມົກກະລາ ກຸມພາ ຕົ້ນປີ ຈົນຮອດມື້ນີ້ກໍຫຼາຍເດືອນແລ້ວເນາະ ຍັງຢູ່ທີ່ 60 ຄົນຄືເກົ່າຢູ່ ແລ້ວພວກທີ່ເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ມາຢູ່ທີ່ຈັງຫວັດສະໝຸດສ າຄອນນີ້ລະ ຄັນເຮົາມາເບິ່ງອາຍຸແລ້ວນີ້ ມັນ ມັນເປັນຄົນຮຸ່ນໃດ ຮຸ່ນ ຮຸ່ນເດັກນ້ອຍ ເຫີ່ມກາງ ຫຼືວ່າອາຍຸແກ່ບໍ ອັນນີ້ກະເປັນໄວ ໄວເຮັດວຽກ ໄວເຮັດ ເຮັດວຽກເນາະ ເພາະວ່າເປັນສ່ວນໃຫຍ່ກະຊິເປັນແຮງງ ານໃນ ໃນລະບົບໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ໃນຕະຫຼາດ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອືມ ແປວ່າຜູ້ເຕັມກະສຽນ 18 ປີຂຶ້ນໄປແລ້ວເນາະ ແມ່ນ ຢູ່ ຢູ່ທີ່ 20 ຂຶ້ນ ປະມານຮອດ 40 50 ປະມານນີ້ ແລ້ວຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ເດທີ່ຄັນ ຖ້າວ່າເປັນແລ້ວມັນຢູ່ໃ ນໄພອັນຕະລາຍແທ້ໆນີ້ ມີຫຼາຍຄົນເປັນບໍ ອັນນີ້ຕາມຂໍ້ມູນກະ ກະຍັງ ຍັງບໍ່ຫຼາຍເນາະ ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ນີ້ເນາະ ກະ ກະຄືວ່າບໍ່ຫຼາຍເນາະ ອາ ກໍສະແດງວ່າພວກໜຸ່ມນ້ອຍອອກໄປເຮັດລາຍເຮັດການ ແລ້ວກະໃກ້ຄຽ ງກັນ ໃກ້ຊິດປະສານກັນ ແລ້ວກະເລີຍວ່າເປັນເນາະ ແມ່ນ ໂອເຄ ແລ້ວກ່ຽວກັບສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວອີກນີ້ນະ ມັນເປັນຈັ່ງໃດກໍ ທີ່ວ່າຍ້ອນໂຄວິດ-19 ນີ້ ແປວ່າລະງັບ ຫຼືວ່າ ກຳຈັດອາຫາ ນທະເລວ່າຊັ້ນ ທີ່ມາຈາກປະເທດໄທນີ້ ມັນ ມັນເປັນຫຍັງວະ ເພາະວ່າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈນີ້ ໂຄວິດ-19 ມັນ ມັນບໍ່ໄດ້ຕິດແປດຍ້ອນອາຫານເດ້ ອັນນີ້ກະເປັນ ເປັນຄວາມກັງວົນຂອງ ຂອງເພິ່ນເນາະ ໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າຂອງສາທາລະປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເພິ່ນກະມີໜັງສືແຈ້ງຫ້າມນຳເຂົ້າອາຫານທະເລສົດ ແລະກະແຊ່ແຂງທຸກປະເພດ ຈາກລາຊະອານາຈັກໄທ ເປັນການຊົ່ວຄ າວ ໂດຍໜັງສືນີ້ກະອ້າງເຖິງສະຖານະການການລະບາດໂຄວິດ-19 ໃນໄທ ຊຶ່ງກະພົບທີ່ຕະຫຼາດຂາຍອາຫານທະເລ ໃນຈັງຫວັດສະໝຸດສາຄອນເປັນແຫ່ງແລກເນາະ ແລະກະກຳລັງແຜ່ກະຈາຍໄປໃນອີກຫຼາ ຍຈັງຫວັດ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ເຊື້ອໂຄວິດ-19 ອາດຊິປົນເປື້ອນກັບອາຫານທະເລ ທີ່ມີການນຳເຂົ້າໄປຂາຍຢູ່ໃນລາວເນາະ ກະດັ່ງນັ້ນ ກະເພື່ອເປັນການສະກັດກັ້ນ ຄວບຄຸມ ແລະກຳຈັດການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ກະໃຫ້ຢຸດການນຳເຂົ້າ ທັງ ອ່າ ອາຫານທະເລ ແລະກະປະເພດອາຫານສົດແຊ່ແຂງຈາກໄທໄວ້ກ່ອນ ເປັນການຊົ່ວຄາວ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 23 ທັນວາທີ່ຜ່ານມາ ຈົນກວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລາວ ແລະກະໄທທີ່ກ່ຽ ວຂ້ອງ ຊິມີການຮ່ວມມືກັນຫາຫົນທາງກວດສອບ ຄັດກອງ ແລະກະລັບລອງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານທະເລທີ່ມາຈາກໄທ ໄດ້ວ່າບໍ່ມີການປົນເປື້ອນຂອງ ຂອງໂຄວິດ-19 ເນາະ ໂອ້ ກໍ ກະແປວ່າດຽວນີ້ນີ້ ບໍ່ ບໍ່ຮັບ ເອົາອາຫານທະເລຈາກປະເທດໄທ ກໍແປວ່າອາຫານທະເລໃນເມືອງລາວແພງຂຶ້ນຕົວະ ແມ່ນບໍ່ ຫຼືວ່າຈັ່ງໃດເນາະ ອັນນັ້ນກໍໜ້າຊິເປັນໄປໄດ້ເນາະ ເພາະວ່າຄັນມີໜ້ອຍ ມັນກະຕ້ອງແພງ ແລະກະອາດຊິໄປ ຫັນໄປສັ່ງຈາກທາງຫວຽດນາມເຂົ້າມາຈັ່ງຊີ້ ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ເນາະ ເພາະວ່າໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນີ້ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຕ້ອງຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ອາຫານທະເລຂອງປະເທດ ອົດສະຕາລີນີ້ ເ ຂົ້າໄປໃນພື້ນແຜ່ນດິນຈີນ ເພາະວ່າງົດແລ້ວ ບໍ່ເອົາແລ້ວ ບໍ່ຊື້ແລ້ວ ຖືກຕ້ອງຫ້າມວ່າຊັ້ນເຖາະ ຍ້ອນທີ່ວ່າບໍ່ພໍຈິດພໍໃຈກັບປະເທດອົດສະຕາເລຍ 15 14 15 16 ຂໍ້ຄວາມນີ້ລະ ທີ່ວ່າຮົ່ວໄຫຼອອກມາ ກ່ຽວກັບເລື່ອງການເ ມືອງດອກ ແຕ່ວ່າມາຕ້ອງຫ້າມອາຫານທະເລ ແລະກະຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງພ້ອມ ແຕ່ວ່າມັນມີດີແນວໜຶ່ງ ຕ້ອງຫ້າມ ບາດນີ້ອາຫານທະເລ ທີ່ວ່າສົ່ງໄປຍັງປະເທດຈີນມາກມາຍແທ້ໆ ນ ບາດນີ້ບໍ່ໄດ້ຂາຍ ກໍແປວ່າ ແ ຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ນີ້ ກຸ້ງໃຫຍ່ໂຕໜຶ່ງໃຫຍ່ໆສ່ຳແຂນ ປະມານ 20 ປາຍໂດລາ ແຕ່ກ່ອນນະ ດຽວນີ້ມັນຫຼຸດລົງມາ 10 ປາຍໜຶ່ງ ແລະກະຊິລົງໄປຖືກອີກ ໂອ້ຍ ດຽວນີ້ນີ້ຕົວະ ແຮ່ງກິນວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ກ່ອນກິນບໍ່ໄດ້ ບັດນີ້ກິນໄດ້ແ ຫຼະ ເພາະວ່າມັນຖືກເດ້ ໃນລາວມັນຊິວ່າຕົງກັນຂ້າມ ແພງຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າໃນປະເທດໄທນີ້ກໍແປວ່າ ອາຫານທະເລຖືກລົງຕົວະ ມັນຂາຍອອກຕ່າງປະເທດໄປລາວບໍ່ໄດ້ ອັນນີ້ກໍ ກະຖືວ່າມັນກະ ກະຖືກລົງເນາະ ເພ າະວ່າແມ້ກະທັ່ງໃນ ໃນປະເທດເອງ ປະຊາຊົນກໍ ກະກິນໜ້ອຍລົງຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະເຮັດໃຫ້ພໍ່ຄ້າແມ່ຂາຍນີ້ກະເດືອດຮ້ອນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຢ້ານ ຢ້ານມັນມານຳກຸ້ງທະເລ ນຳປູນຳປາວ່າຕິ ອາດຊິແມ່ນຈັ່ງຊັ້ນ ແຕ່ວ່າ ທາງ ທາງການໄທກະ ກະມີການຢືນຢັນວ່າ ເອີ ພວກອາຫານທະເລນີ້ ມັນ ມັນບໍ່ໜ້າຊິເປັນໂຕແຜ່ກະຈາຍເຊື້ອ ເຊື້ອໂລກໄດ້ເນາະ ກະ ກະແມ່ນ ກໍຄືຊິເປັນຈັ່ງຊັ້ນລະ ເພາະວ່າແມ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ມັນມານຳອາ ຫານບໍ່ໄດ້ ແຕ່ວ່າໃນຕອນແລກໆຫັ້ນ ມີຂ່າວດັງອອກມາຈາກປະເທດຈີນ ທີ່ເມືອງວູຮານຫັ້ນວ່າ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້ ຕິດແປດກັນຢູ່ຕະຫຼາດຂາຍປາ
ແມ່ນ ເອີ ແຕ່ວ່າຢູ່ຕະຫຼາດຂາຍປາຫັ້ນ ມັນບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງວ່າມາຈາກປູຈາກປາຈາກກຸ້ງເດ້ ມັນວ່າຕິດແປດມາຈາກຕະຫຼາດ ບາງເທື່ອຂ້ອຍເປັນ ລະຂ້ອຍໄປຕະຫຼາດ ເຈົ້າມາ ລະກະຕິດກັບເຈົ້າຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ຫັ້ນ ບໍ່ແມ່ນວ່າ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າຕິດກັບກຸ້ງກັບປູກັບປາຊີ້ນະ ລະ ລະ ລະອາດຈະເປັນແບບນີ້ ກະເລີຍເຊື່ອຖືກັນວ່າແມ່ນຍ້ອນເຄື່ອງທະເລຊັ້ນບໍ່ ຫຼືວ່າແນວໃດ ມີແນວຄິດແບບນີ້ ຫຼືບໍ່ເນາະ ຫຼາຍຄົນກະເຂົ້າໃຈເນາະ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ມັນກະຄືວ່າຄົນມັນຕື່ນເນາະ ມັນຕື່ນລະກະຫ້າມບໍ່ໄດ້ ມັນຕື່ນລະມັນກະບໍ່ ຄືມີ ມີທາງເລືອກອື່ນໃຫ້ກິນຢູ່ ໄປກິນໄປຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອາຫານທະເລກະ ກະຢຸດໄວ້ກ່ອນຈັ່ງຊີ້ນະ ບາງຄົນກະ ສ່ວນໃ ຫຍ່ກະຊິເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ສັງເກດໄດ້ຈາກພວກ ໄອ້ ຮ້ານ ພວກ ໄອ້ ເນື້ອຍ່າງ ເລື່ອງຫຍັງຕ່າງໆ ໃນ ໃນໂຕເມືອງນີ້ເນາະ ພວກ ອາ ອາຫານທະເລນີ້ກະຊິ ໜ້ອຍລົງຈັ່ງຊີ້ນະ ກໍຄືຄົນ ຄົນກິນໜ້ອຍລົງ ເວົ້າງ່າຍໆເນາະ ແ ລະ ເລື່ອງໜຶ່ງອີກທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຢາກຊາບນີ້ນະ ແມ່ນວ່າສານສູງສຸດຂອງປະເທດໄທ ຄືສານດີການີ້ນະ ທີ່ວ່າຕັດສິນໃໝ່ກ່ຽວກັບການຂໍອຸທອນຂອງໄຊຊະນະທີ່ວ່າຖືກຄະດີ ລະກະຖືກຕັດສິນຈຳຄຸກລົງໂທດຍ້ ອນຢາເສບຕິດນີ້ນະ ມັນເປັນແນວໃດກໍ ທີ່ວ່າຂໍອຸທອນໃໝ່ນີ້ກໍ ອັນນີ້ເນາະ ມັນກະ ກະຖືວ່າເປັນ ເປັນເລື່ອງລາວ ເລື່ອງໃຫຍ່ເນາະ ລະກະ ເອີ ໄທ ພີ່ນ້ອງລາວກະຄືຊິຈຳໄດ້ວ່າ ໄຊຊະນະ ແກ້ວພິມພາ ນີ້ກະຖືວ່າເ ປັນຜູ້ຕ້ອງຫາຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ເນາະ ເປັນຊາວລາວ ກະຖືກທາງການໄທຈັບໄດ້ ລະກະທາງ ອາ ສານຊັ້ນຕົ້ນ ສານອຸທອນ ກະຕອນແລກສານຊັ້ນຕົ້ນນີ້ພິ ພິພາກສາໃຫ້ປະຫານຊີວິດ ແຕ່ວ່າ ອາ ຍອມລັບສາລ ະພາບ ກະເລີຍໃຫ້ຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດເນາະ ລະລ່າສຸດນີ້ກະຄືສານດີກາເນາະ ວັງ ວັນທີ 22 ທັນວາ ອາ ສານ ອາ ດີກາເນາະ ສານອາຍານີ້ກະໄດ້ອ່ານຄຳສັ່ງສານດີກາ ທີ່ພະນັກງານໄອຍະການຝ່າຍພິເສດຄະ ດີຢາເສບຕິດເປັນໂຈດຟ້ອງ ທ້າວໄຊຊະນະ ແກ້ວພິມພາ ນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ຊາວລາວເນາະ ເປັນຈຳເລີຍໃນຄວາມຜິດສົມຄົບກັບ ອາ ຫຼືວ່າບຸກຄົນຕັ້ງແຕ່ 2 ຄົນຂຶ້ນໄປ ເພື່ອກະທຳຄວາມຜິດກ່ຽວກັບ ຢາເສບຕິດ ລະກະໄດ້ມີການກະທຳກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດຮ່ວມກັນ ນຳເຂົ້າຢາເສບຕິດອັນເປັນໂທດປະເພດໜຶ່ງ ເພື່ອຈຳໜ່າຍໂດຍບໍ່ໄດ້ລັບອະນຸຍາດ ແລະ ກະລ່ວມກັນມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງ ເພື່ອຈຳ ໜ່າຍໂດຍບໍ່ໄດ້ລັບອະນຸຍາດເນາະ ໂດຍຄະດີນີ້ເນາະ ທາງສານຊັ້ນຕົ້ນພິພາກສາໃຫ້ປະຫານຊີວິດ ແຕ່ຜູ້ຕ້ອງຫາກະໃຫ້ການລັບສາລະພາບ ລົດໂທດ 1 ໃນ 3 ກະເຫຼືອຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ຕໍ່ມາສານອຸທອນກະ ພິພາກສາຢືນ ຫຼືວ່າເຫັນພ້ອງເນາະ ຄຳພິພາກສາ ສານຊັ້ນຕົ້ນໃຫ້ຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ຕໍ່ມາສານດີກາເນາະ ກະພິຈາລະນາຄຳລ້ອງທີ່ຈຳເລີຍກະຍື່ນຂໍຄວາມເປັນທຳເພື່ອຂໍລົດໂທດຕົງນີ້ເນາະ ກ່ຽວກັບຄະ ດີຢາເສບຕິດແລ້ວ ກະມີ ທາງສານກະມີຄຳສັ່ງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ດີກາ ຫຼືວ່າຍົກຄຳຮ້ອງ ເຫັນພ້ອງກັບສານຊັ້ນຕົ້ນ ລະກະສານອຸທອນໃຫ້ຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດຄືເກົ່າ ກະເປັນອັນວ່າເລື່ອງຂອງຄະດີທ້າວໄຊຊະນ ະກະຖືວ່າສິ້ນສຸດ ໂດຍຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດເນາະ ໂອ ແປວ່າສຸດເສັ້ນທາງດ້ານກົດໝາຍ ລະກະແປວ່າຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດແມ່ນບໍ່
ແມ່ນ ຄືບໍ່ສາມາດທີ່ຊິລ້ອງໄປໃສອີກໄດ້ແລ້ວຈັ່ງຊີ້
ນອກຈາກທີ່ແຫກຄຸກ ຫຼືວ່າຕາຍຢູ່ໃນຄຸກເທົ່ານັ້ນ ໂຕນີ້ນະ
ອາ ກະສອງຢ່າງນີ້
ແຕ່ວ່າເລື່ອງການຄ້າຢາເສບຕິດນີ້ນະ ບໍ່ວ່າຢາຫຍັງກໍຢ່າ ລະ ຄັນວ່າແມ່ນຢາເສບຕິດ ລະມັນຕ້ອງມີເສັ້ນມີສາຍໃຫຍ່ໆ ແລ້ວກ່ຽວກັບໄຊຊະນະນີ້ ແນ່ນອນມັນຕ້ອງມີເສັ້ນໃຫຍ່ຢູ່ໃນໄທ ເສັ້ນໃຫຍ່ຢູ່ໃນລາວນີ້ ທ າງການໄທຈັບເສັ້ນໃຫຍ່ລາວ ຈັບເສັ້ນໃຫຍ່ໄທນີ້ ບໍ່ໄດ້ຈັກຄົນບໍ ຫຼືວ່າແນວໃດ ອັນນີ້ເນາະ ເລື່ອງຂອງຄຳວ່າເສັ້ນໃຫຍ່ນີ້ເນາະ ກະຄື ສ່ວນໃຫຍ່ມັນຊິ ຊິສາວບໍ່ເຖິງເນາະ ເພາະວ່າສ່ວນໃຫຍ່ເຂົາຊິຕັດຕອນ ອ່ າ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ກ່ອນຊິຮອດ ຮອດໂຕ ໂຕໃຫຍ່ອີ່ຫຼີນີ້ ແທບຊິບໍ່ໄດ້ ໄດ້ໜ້ອຍເນາະ ໄດ້ໜ້ອຍ ກະຄືແທບຊິບໍ່ໄດ້ເລີຍ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ເພາະວ່າມັນ ມັນຊິບໍ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ໂຍງ ຫຼືວ່າໂຍງແລ້ວເນ້ຍ ຕັດສິນແລ້ວກະ ກະຮຽກວ່າຫຼັກ ຖານມັນອ່ອນ ກະເອົາຜິດບໍ່ໄດ້ ຈັ່ງຊີ້ນ່າ ເອົາ ຈັ່ງໃດກະຢ່າ ຂ່າວ ຂ່າວຕ່າງໆທີ່ທ່ານລາຍງານນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນເປັນຢ່າງສູງ ເພາະວ່າມັນເປັນຂ່າວ ຂ່າວທີ່ວ່າເປັນທີ່ສົນຈິດສົນໃຈ ຂໍຂອບ ໃຈ ຂອບໃຈທ່ານ ຄຳເລັກ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານ SBS OK Bye Bye OK Bye Bye ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ